ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໃໝ່ໆ ມາກມາຍຫຼາຍໂພດ ຖືກນາຍຈ້າງກິນແຮງງານ ໃນທຸກໆປີ ຄົນຕ່າງປະເທດມາກມາຍ ນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນມາຢູ່ໃນປະເທ ດອົດສະຕຣາລີໃໝ່ຢ່າງຖາວອນ ພວກເຫຼົ່ານີ້ຖືກນາຍຈ້າງກິນແຮງງານ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ນັ້ນເປັນບັນຫາທີ່ມັກຈະມີໂພດໄປ ແລະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າແຮງງານໃນແຕ່ລະຟ້າລະປີເຖິງຫຼາຍກວ່າຫຼາຍພັ ນລ້ານໂດລາບໍ່ຖືກທວງເອົາ ມູນິບ ອາເມດ ທີ່ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາລີໃນຄາວ 5 ປີກ່ອນນີ້ ເວົ້າວ່າ My expectation is very clear like I I came to Australia for peaceful life to be stay in this country ການຄາດຫວັງຂອງທ່ານແມ່ນຊັດເຈນຫຼາຍ ດັ່ງມາປະເທດ ອົດສະຕຣາລີເພື່ອຊີວິດອັນສັນຕິ ຢູ່ໃນປະເທດນີ້ໂດຍມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນເຕັມສ່ວນ ມີເສລີພາບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ກ່ອນຈະໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ທ່ານອາເມດ ຢູ່ໃນສູນກັກຄົນເຂົ້າເມືອ ງຜິດກົດໝາຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີເຖິງ 3 ປີ ທີ່ເປັນເວລາທີ່ຜູ້ກ່ຽວຂໍເປັນອົບພະຍົກຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບວີຊາ Bridging Visa ຄືວີຊາໃຫ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຊົ່ວຄາວ ເພື່ອລໍຖ້າເບິ່ງຜົນການຂອ ງການຮ້ອງຂໍຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໃນຖານເປັນອົບພະຍົກ ແມ່ນວ່າຜູ້ກ່ຽວເລີ່ມເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ທີ່ຊຸບເປີມາເກັດແຫ່ງໜຶ່ງໃນນະຄອນແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ

ພາຍຫຼັງ 18 ເດືອນ ອາເມດນຳເອົາກໍລະນີຂອງຕົນຂຶ້ນໄປຫາ Migrant Worker Centre ແລ້ວຮູ້ວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເຕັມອັດຕາ ນະທີ່ສູນກາງດັ່ງກ່າວ ອາເມດພົບປະກັນກັບ Matt Kunkel ທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງສູນກາງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທ່ ານ Kunkel ເວົ້າວ່າກໍລະນີຂອງອາເມດບໍ່ເປັນສິ່ງແປກໆ ມັນມັກຈະມີ ແລະ ພວກທ່ານເຫັນມີຂຶ້ນໃນທຸກຫົນແຫ່ງ ພວກທ່ານເຫັນມີຢູ່ໃນທຸກຂະແໜງຂອງເສດຖະກິດອົດສະຕຣາລີ ໃນເດືອນ 9 ສາກົນປີນີ້ Fair Work Ombudsman ປັບໃໝ Subway, Jamaica Blue ແລະ Muffin Break ສຳລັບທີ່ໃຫ້ຄ່າຈ້າງບໍ່ເຖິງອັດຕາ Mark Morey ທີ່ກຳມະບານ New South Wales ເວົ້າວ່າ ການໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕ່ຳກວ່າອັດຕາ ຖືກກະທຳຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ສຳລັບອາເມດແລ້ວ ແມ່ນຢາກໄດ້ຄ່າຈ້າງອັນຊື່ສັດສຳລັບການເຮັດວຽກເຮັດການຢ່າງຈິງຈັງ
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook